ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງ Washington DC ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 23 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາ ດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ສຸພັດຕາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ບຸກທຳລາຍສວນຝິ່ນ 15 ເຮັກຕາ ບໍລິສັດເອກະຊົນສ້າງທ່າເຮືອສາກົນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ Free the Bear ຊ່ອຍ ຊີວິດໝີພະຈັນກຳພ້າ ເພດຜູ້ສອງໂຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຢຸດເກັບເງິນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດ່ານຊາຍແດນ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ
ໄລຍະເດືອນກຸມພານີ້ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ປກສ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງຕ່າງໆ ລົງທຳລາຍສວນຝິ່ນທີ່ປະຊາຊົນລັກລອບປູກ ເພື່ອປາບປາມບັນ ຫາການປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ລ່າສຸດກໍໄດ້ໄປທຳລາຍສວນຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດບ້ານນ້ຳວາງ ບ້ານນ້ຳຕາແລງ ແລະ ບ້ານນ້ຳເລາະ ຢູ່ເມືອງວຽງພູຄາ ຈຳນວນ 47 ຕອ ນ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 15 ເຮັກຕາ 8,100 ຕາແມັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນ ຢູ່ຕາມເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແມ່ນຍັງເກີດຂຶ້ນເປັ ນປະຈຳ ຍ້ອນປະຊາຊົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ການສູບຝິ່ນຈະຊ່ອຍໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສາມາດປົວພະຍາດໄດ້ ເຖິງວ່າທາງການລາວຈະພະຍາຍາມປາບປາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໝົດໄປເທື່ອ ດັ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພານີ້ວ່າ
ກໍຍັງມີຢູ່ ບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີ ບໍ່ແມ່ນວ່າສິໝົດສິ້ນເຊີງເລີຍເນາະ ກໍຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງ ປູກໄປຮັບໃຊ້ເປັນບ້ານນຳຄອບຄົວເຂົາ ຜິດຫັ້ນແຫຼະ ກົດໝາຍເຮົາບໍ່ໃຫ້ປູກເດ ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ໄກ ເຮົາຍ່າງເປັນມື້ຈັ່ງໄປຮອດບ່ອນເຂົ າປູກນະ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນພາກສ່ວນໃດເປັນຜູ້ປູກ ເພາະວ່າເຮົາໄປບໍ່ເຫັນເຈົ້າຂອງເດ ມັນ ເຮົາຍ່າງໄປເປັນມື້ສອງມື້ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃຫ້ເຮົາເຝົ້າ ບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຫັນທາງໃດ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ການທຳລາຍສວນ ຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນລາວໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ເພາະສວນຝິ່ນທີ່ປະຊາຊົນລັກປູກ ຢູ່ໃນເຂດປ່າ ໄກຫູໄກຕາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫາກບໍ່ມີຄົນມາຮ້ອງຮຽນ ຫຼື ມາລາຍງານໃຫ້ ຮູ້ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ມີເຂດດັ່ງກ່າວ ມີການລັກລອບປູກຝິ່ນ ນອກຈາກນີ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກໍບໍ່ໄດ້ມີງົບປະມານພຽງພໍ ທີ່ຈະອອກໄປລາດຕະເວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງກາຍເປັນໂອກາດໃຫ້ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງລັກລອບປູກຝິ່ນ ຂະນະທີ່ພັນໂທ ພິມວິໄລ ວີເນີນຄຳ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທຳລາຍທາງສວນຝິ່ ນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃຊ້ພ້າຖາງ ໃຊ້ໄມ້ຟາດຕົ້ນຝິ່ນ ແລະ ຫຼົກຕົ້ນອ່ອນຖິ້ມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສາມາດປົ່ງຂຶ້ນໄດ້ອີກ ພາຍຫຼັງທຳລາຍແລ້ວ ໄດ້ນຳເອົາເຈົ້າຂອງສວນມາສ້າງບົດບັນທຶກ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ ນອກຈ າກນີ້ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງຢາຝິ່ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ລັກລອບປູກ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຢາຝິ່ນເປັນສານກະຕຸ້ນທີ່ອອກລິດຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ລະບົບປະສາດ ເປັນສານເສບຕິດທີ່ຜິ ດກົດໝາຍ ແລະ ຕ້ອງຫ້າມ ທັງຍັງເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍໂດຍກົງ ຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງ ນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ພົບເຫັນຈະເປັນປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຂດບ້ານເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ ແມ່ນປູກຝິ່ນເພື່ອຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ເຖິງວ່າຈະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແລະ ກໍເປັນປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ ການຈະເຂົ້າໄປສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມປະຊາຊົນທີ່ປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຫາກໃຊ້ ອຳນາດເດັດຂາດຕໍ່ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະກາຍເປັນບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຊຸມຊົນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ກໍເຫັນຢູ່ບາງພື້ນທີ່ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ຫຼາຍ ເ ຮົານີ້ກໍເປັນພະນັກງານລັດຄືກັນແລ້ວນະ ເຮົາໄປເວົ້າໃຫ້ເຂົາ ເຮົາກໍບໍ່ກ້າຈະເວົ້າແນວນັ້ນແນວນີ້ນະ ເອົາຝິ່ນເລັກໆນ້ອຍໆເປັນຢາປົວພະຍາດພື້ນບ້ານຂອງເຂົາ ຜູ້ທີ່ກິນຝິ່ນເປັນປະຈຳນີ້ ອັນນີ້ກໍຮັບປະກັນ ບໍ່ໄດ້ນີ້ ປະຊາຊົນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວວ່າ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປທຳລາຍສວນຝິ່ນເປັນປະຈຳ ເພາະປະຊາຊົນລາວພາກັນປູກຫຼາຍ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ບັນຫາກ ານປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຖືວ່າຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ເຫັນຂ່າວຈາກທາງການໄປທຳລາຍສວນຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍປີແລ້ວ ດັ່ງປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາກ່າ ວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ອັນ ຜ່ານໆມາກໍເຄີຍ ອັນ ຫຼາຍປີແລ້ວເນາະ ກໍເຄີຍເຫັນເຂົາເຈົ້າວ່າໄປທຳລາຍຝິ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າຊ່ວງ ອັນ ສອງສາມປີຫຼັງຂຶ້ນມາຊີ້ ກໍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນ ບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າເຂົາເຈົ້າໄ ປທຳລາຍ ຫຼືວ່າປູກຝິ່ນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລາຍລະອຽດແມ່ນແນວໃດ ຊາວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ດຽວນີ້ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນປະຊາຊົນລາວລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຄືເກົ່າ ອາດເປັນເພາະທາງການລາວ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມການປູກຝິ່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຖິງວ່າການລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະໝົດຈາກປະເທດລາວ ເພາະຍັງມີປະຊາຊົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງນິຍົມສູບຝິ່ ນ ກັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະຊົນເຜົ່າອາຄາ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ດັ່ງຊາວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໜ້ອຍໆສຸດແລ້ວ ເຜົ່າອາ ຄານີ້ກໍຊິຍັງມີຢູ່ ມີ ມີແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍແລ້ວ ມັນກະມີບາງບ້ານກໍມີຈຳນວນສອງສາມຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າກໍຂໍນຳພີ່ນຳນ້ອງຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງຫັ້ນຕິ ເບິ່ງເພິ່ນຊິປູກ ແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນປູກແນວໃດ ກໍບໍ່ແນ່ວ່າເຂົາ ເຈົ້າເອົາມາແຕ່ທາງໃດເນາະ ໄລຍະຕົ້ນປີ 2024 ທາງການລາວໄດ້ບຸກທຳລາຍສວນຝິ່ນທີ່ຊາວບ້ານບັນດາເຜົ່າລັກປູກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 11 ພັນຕາແມັດ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈຳນວນ 2,590 ຕາແມັດ ພ້ອ ມກັນນັ້ນກໍໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງຝິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເກີດຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ຫຼື UNODC ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດການປູກຝິ່ນໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະຈຳປີ 2023 ລະບຸວ່າ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຖືເປັນພາກພື້ນທີ່ສ ຳຄັນໃນການປູກຝິ່ນ ແລະ ຜະລິດເຮໂຣອິນ ນັບແຕ່ອະດີດຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສະເພາະປະເທດລາວ ມີເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນໃນທົ່ວປະເທດປະມານ 5,700 ເຮັກຕາ ພົບເຫັນການປູກໃນ 7 ແຂວງ ຄື ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫົວພັນ ຫຼວ ງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ບໍ່ແກ້ວ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ລາວຍັງເປັນປະເທດທີ່ປູກຝິ່ນຫຼາຍເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ ຮອງຈາກອັບການິດສະຖານ ແລະ ພະມ້າ
ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ NCC ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ກຳລັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອເຮັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອສາກົນ ສະຖານທີ່ຂົນສົ່ງ ເຂດການຄ້າ ການບໍລິການ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ເຂດເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳ ທາ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື MOU ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ມີແຜນຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ປະມານ 44 ລ້ານຕາແມັດ ໂດຍຈະກວມເອົາເນື້ອທີ່ເຂ ດບ້ານຊຽງກົກ ແລະ ອີກ 11 ບ້ານໃນເຂດເມືອງລອງ ລວມທັງໝົດ 12 ບ້ານ ອີກທັງຢູ່ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກຂົວມິດຕະພາບລາວພະມ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນລະບຸວ່າ ຈະກວມເອົາເນື້ອທີ່ຂອງຊາວບ້ານຫຼືບໍ່ ອີງຕາມການລາຍງານ ຂອງຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າ ເມື່ອວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລອງນາງໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກຳລັ ງມີການປະຊຸມຫາລືກັນຢູ່ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານຫຼືບໍ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າດ້ານອື່ນໆ ເຊິ່ງຄັນມີລາຍລະອຽດ ຫຼື ຄວາມຄືບໜ້າ ກໍຈະມີການແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ດັ່ງຍານ າງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງ ອັນນ່າ ຄົ້ນຄວ້າກັນຢູ່ ບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອ ເລີ່ມ ກ່ຽວກັບທ່າເຮືອສາກົນຢູ່ເຂດຊຽງກົກນີ້ ມັນຖືກຈັກໝູ່ບ້ານເນາະ ເພິ່ນຊິເລີ່ມສ້າງຢູ່ໃນປີນີ້ບໍ ໃນ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງລອງອີກທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຮູ້ມາຄ່າວໆ ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍມີແຜນເລີ່ມກໍ່ສ້າງໃນອີກບໍ່ຈັກເດືອນນີ້ ເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງທ່າເຮືອສາກົນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ກ ານຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທາງລາວ ພະມ້າ ຈີນ ແລະ ໄທ ແຕ່ການກໍ່ສ້າງກໍອາດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ເປົ່າວ່າງທີ່ເປັນທີ່ດິນຂອງລັດແທນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ກຳລັງຊິລົງມືແລ້ວເຈົ້າ ໜ້າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບ ມັນເປັນດິນເປົ່າວ່າງຢູ່ແລ້ວ ດິນທີ່ກຳນົດໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ມັນຈະເປັນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກໍຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ມັນກະຕ້ອງໄປທັງໝົດນີ້ ສ່ວນຊາວບ້ ານຫຼາຍຄົນໃນເຂດເມືອງລອງ ກໍຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ກຳລັງຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການທ່າເຮືອສາກົນ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼື ບໍ່ ຫຼືວ່ານຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດ ເພາະວ່າຍັງບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດມາເຈລະຈາເລື່ອງການຊົດເຊີຍກັບຊາວບ້ານເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ກາ ທ່າເຮືອກໍຢູ່ແຄມຂອງກາ ມັນເປັນຂອງ ຂອງເອກະຊົນກາ ເ ປັນຂອງເອກະຊົນ ເປັນຂອງບໍລິສັດອອນຈະເລີນນະ ທີ່ດິນລັດຢູ່ນະ ອໍ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນເດ້ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ປັດຈຸບັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກເມືອງລອງໄປພະມ້າກໍນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຂົວມິດຕະພາບລ າວ-ພະມ້າ ແລະ ສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງເຮືອໄປປະເທດຈີນ ກໍໃຊ້ຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນທ່າເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ ດັ່ງຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ມີເສັ້ນທາງຂ້າມຢູ່ຊຽງກົກ ໄ ປທາງພະມ້າເລີຍ ຄຳເຂົາເຈົ້າ ພວກພານນຳເຂົາເຈົ້າ ຕຳຫຼວດກໍຢູ່ຫັ້ນລະ ມີແຕ່ຂົວບ່ອນດຽວຫັ້ນ ທ່າເຮືອກໍມີແຕ່ບ່ອນດຽວຫັ້ນລະ ຢູ່ຍາມຢູ່ປ້ອມ ທາງດ້ານຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຢູ່ເມືອງລອງທ່ານໜຶ່ງກ່າວ ວ່າ ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຄັນກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດໃຊ້ແບບເປັນທາງການແລ້ວ ກໍຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກເມືອງລອງໄປປະເທດຈີນ ເຊິ່ງຈະສາມາດຂົນສົ່ງທາງເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ໄ ດ້ ໂດຍປັດຈຸບັນຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນຍັງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນຢາສູບໄປປະເທດຈີນດ້ວຍການອອກທາງດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ-ບໍ່ຫານ ເຊິ່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາເດີນທາງຈາກເມືອງລອງໄປດົນເຕີບ ດັ່ງທ່ານກ່ າວວ່າ ກໍດີຢູ່ ແນວນີ້ນະ ຫຼາຍກໍສົ່ງທາງດ່ານບໍ່ເຕັນນີ້ແຫຼະ ທາງນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີນະ ຄັນບໍ່ແມ່ນຢາສູບຫຍັງນີ້ ເອີ ສິນຄ້າກໍ ທາງພະມ້ານີ້ ດຽວນີ້ເຂົາເປີດຂົວແລ້ວນະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເຂດໂລຈິສຕິກ ການຄ້າ ການບໍລິການ ເຂດກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາການຂົນສົ່ງທາງນ້ຳທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສ າກົນ ຕາມສັນຍາການເດີນເຮືອ ເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ອີກທັງເຊື່ອມຈອດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 17A ແລະ 17B ແລະ ເຂົ້າໄປຍັງທ່າກຳປັ່ນຜ່ານ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ພະມ້າ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເທີຍ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄປຍັງທ່າເຮືອທ່າບົກ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງໂ ຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເຄີຍເປັນບ່ອນທີ່ມີການລັກຂົນສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຂົນສົ່ງຄົນແບບຜິດກົດໝາຍ ລະຫວ່າງລາວຫາພະມ້າ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເດືອນສິງຫາ ປີ 2023 ຜູ້ຊາຍຊາວຫວຽດນາມ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກຕົວະຈາກປະເທດຫ ວຽດນາມເຂົ້າມາລາວ ກໍໄດ້ຖືກກຸ່ມຄ້າມະນຸດສົ່ງໂຕໄປເຮັດວຽກຢູ່ກາຊີໂນທີ່ປະເທດພະມ້າ ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງຢູ່ບ້ານຊຽງກົກ ແລ້ວຂ້າມໄປຍັງປະເທດພະມ້າ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ປີ 2024 ສູນຮັກສາພັນສັດປ່າ Free the Bear ລາຍງານວ່າ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດໝີພະຈັນກຳພ້າ ເພດຜູ້ ເຊິ່ງເປັນພີ່ນ້ອງກັນໄດ້ 2 ໂຕ ພາຍຫຼັງຖືກກັກຂັງໃນກົງມາເປັນເວລາ 2 ປີ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັ ບປະເທດໄທ ສຳລັບໝີພະຈັນເພດຜູ້ທັງສອງໂຕດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນໝີທີ່ຊາວບ້ານຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີລ້ຽງໄວ້ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ເມື່ອໝີທັງສອງເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສົ່ງມອບໃຫ້ ແກ່ສູນຮັກສາພັນສັດປ່າ Free the Bear ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ໝີທີ່ຊາວບ້ານເຂົາລ້ຽງເມື່ອກ່ອນແຕ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ ພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຈົ້າ ຂອງເພິ່ນມອບໃຫ້ທາງໂຄງການ Free the Bear ສູນອະນຸຮັກສັດປ່າຢູ່ຫຼວງພະບາງ ເປັນຜູ້ດູແລ ແລະ ລ້ຽງຕໍ່ໄປ ແມ່ນແລ້ວ ໝີດັ່ງກ່າວ ທາງໂຄງການນີ້ໄດ້ເອົາມາໄວ້ທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງຂອງໂຄງການຢູ່ຫຼວງພະບາງ ບ້າ ນໜອງໂຕກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢູ່ໃກ້ກັບຈັງຫວັດນ່ານ ເລີຍ ຂອງໄທ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສູນຮັກສາພັນສັດປ່າ Free the Bear ລະບຸວ່າ ທາງສູນໄດ້ເປີດຮັບເງິນບໍລິຈາກເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອໝີພະຈັນທັງສອງໂຕນີ້ ແລະ ໝີໂ ຕອື່ນໆທີ່ອາໄສຢູ່ພາຍໃນສູນ ທັງນີ້ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານໝີເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງສັບປະດາ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 28 ໂດລາສະຫະລັດ 10 ວັນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 40 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 1 ເດືອນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 120 ໂດລາ ສະຫະລັດ ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານ ສັດຕະວະແພດ ແລະ ອາຫານເສີມເຕັມຈຳນວນເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 195 ໂດລາສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກໝີພະຈັນ ແລະ ໝີສາຍພັນຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ລາວຍັງມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຂດນອກ ນຳພວກເຂົາມາລ້ຽງຢູ່ໃນກົງ ຫຼື ບາງສ່ວນກໍນຳໄປຂາຍໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດພາຍໃ ນພື້ນທີ່ ແຕ່ຖ້າຫາກກວດພົບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະຍຶດໝີດັ່ງກ່າວນີ້ໄວ້ ຍ້ອນເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມປະເພດຫວງຫ້າມ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໃນມື້ດຽວ ກັນນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າລ້ຽງແບບຜິດກົດໝາຍເນາະ ຄັນຜິດກົດໝາຍແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເອົາໄປຫັ້ນເບິດ ໝີດຳ ໝີຄວາຍ ໝີຫຍັງນັ້ນນະ ໄປຫັ້ນ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ວ່າຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫັ້ນ ຜິດກົດໝາຍ ພວ ກກັນ ກອງກວດການີ້ຈະຍຶດເອົາມາເນາະ ມາແລ້ວກໍສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຈຳນວນນັ້ນຫັ້ນກໍເອົາໄປເຂົ້າສູນຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າຂັງຢູ່ໃນກົງແລ້ວເຂົາເຈົ້າອາໄສ ອັນ ອາໄສພວກທ່ອງທ່ຽວນະ ມາ ມາທ່ຽວບ້າ ນທ່ຽວເມືອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງດອກວ່າຊິຜິດກົດໝາຍຫັ້ນນະ ມາແລ້ວເຮັດນັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວຊົມຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຢາກໄດ້ລາຍໄດ້ເຂົ້າບ້ານເນາະ ແຕ່ວ່າຫັ້ນກົດລະບ ຽບຂອງ ຂອງການອະນຸລັກນີ້ຫັ້ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ລ້ຽງ ປະຊາຊົນຫັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະລ້ຽງ ເພາະມັນກິນດີພຸ້ນເນາະ ອາດຈະແມ່ນນັກທຸລະກິດຂອງບ້ານຫັ້ນແຫຼະ ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມກ ວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 0638 ທັບ ກກປມ ລະບຸວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງພົບເຫັນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ສິ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກ ສັດປ່າ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕະຫຼາດ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ຫ້າງຮ້ານ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກທັງຍັງມີການປະກາດຊື້ຂາຍ ແລະ ສ້າງສື່ໂຄສະນາແບບວິດີໂອ ຖ່ າຍຮູບພາບລ່າສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ຢ້ານຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ຜ່ານມາຊາວລາວໃນຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍເມືອງ ຍັງມີການລ່າໝີພະຈັນ ແລະ ໝີສາຍພັນຕ່າງໆ ເພື່ ອຂາຍໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດໃນລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການຈັດສະແດງສຳລັບດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງຜູ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ເອີ ມີ ມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນເອົາມາຍາກນະ ແມ່ນລະ ຫຼາຍໆ ລາຄາມັນຈະສູງອະ ມີໝົດທຸກບ່ອນຫັ້ນແຫຼະ ມີ ແຕ່ວ່າມັນລາຄາມັນສູງ ເອີ ປະມານ 50 ກັບ 70 ລ້ານ ກະເປັນລູກນ້ອຍ ປະມານ 5 ກິໂລ ຫຼືວ່າ 3 ກິໂລນີ້ ກະແພງ ປະ ມານ 50 ນະ ແມ່ນລະ ແລະ ສົ່ງທົ່ວລາວໃນຊ່ວງໃດ ບາງເທື່ອກະໄປເຂົ້າສວນສັດ ຣີສອດບໍ ເອົາໄປເລື່ອງໂຄສະນາເນາະ ປັດຈຸບັນພາຍໃນປະເທດລາວຍັງຄົງມີໝີພະຈັນ ແລະ ໝີສາຍພັນຕ່າງໆ ອີກເປັນຈຳນວ ນໜຶ່ງ ກະຈາຍຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດລາວ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາກໍມີນັກທຸລະກິດບາງຄົນດຳເນີນການຂົນຍ້າຍໝີພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ດັ່ງຊາວບ້ານທີ່ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດເຂດນອກທາງແຂວງພາກໃຕ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

ເຖິງແມ່ນວ່າການຊື້ຂາຍໝີ ເຊິ່ງເປັນສັດຫວງຫ້າມ ຈະມີຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍຍັງມີການລັກລອບຊື້ຂາຍໝີເລື້ອຍໆ ອີກທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸຮັກສັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍບອກກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສລີກົງກັນວ່າ ໝີສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຖືກລັກລອບສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ບໍ່ທັນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເທື່ອວ່າ

ເພດແມ່ໄດ້ໜຶ່ງໂຕ ອາຍຸ 2 ປີ ເຊິ່ງຖືເປັນໝີລຳດັບທີ 125 ໃນປະເທດລາວທີ່ທາງສູນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ພາຍຫຼັງໝີໂຕດັ່ງກ່າວຖືກລ້ຽງແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບອາຫານ ເປັນພຽງສາລີຫວານເທົ່ານັ້ນ ຫຼ້າສຸດ ກອງທຶນຕ້ານການຄ້າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍຂອງກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຫານ ແລະ ຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດອັງກິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນເປັນເງິນ 360,000 ຢູໂຣ ຫຼື ປະມ ານ 9.5 ຕື້ກີບ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າສັດແບບຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະໝີ ແລະ ອະນຸຮັກລະບົບນິເວດພາຍໃນປະເທດລາວ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ເມລ ບຣາໂວ ເອກອັກຄະລາຊະທູດອັງກິດປະຈຳປະເທດລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສູນຊ່ວຍເຫຼືອໝີ ສູນຮັກສາພັນສັດປ່າ Free the Bears ເຊິ່ງສູນໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຊຸກຍູ້ເພື່ອຢຸດຕິການຄ້າໝີ ແລະ ຍັງເພີ່ມສະຖານທີ່ຮັບຮອງສຳລັບໝີທີ່ຖືກນຳໄປຟື້ນຟູ ໂດຍການສະໜັບສະໜູ ນຈາກລັດຖະບານອັງກິດ
ປະມານວັນທີ 20 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໂພສວ່າ ຂໍຂອບໃຈໜັງສືພິມພັດທະນາລາວທີ່ໂພສຂໍ້ມູນຄ່າທຳນຽມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຂົ້າອອກດ່ານທຸກດ່ານຊາຍແດນທົ່ວປະເທ ດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນ ພາສປອດ ຟຣີ ສ່ວນໜັງສືຜ່ານແດນ 8,000 ກີບ ແຕ່ຢູ່ດ່ານປາງຫົກ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພິ່ນພັດມີຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ 20,000 ກີບ ໃນວົງເລັບ ບໍ່ມີແຈ້ງການ ເປັນລະບຽບຂອງດ່ານ ຂໍຖາມເຖິ ງຄົນທີ່ຮູ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນແດ່ເດີ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການເດີນທາງ ແລະ ນຳນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າອອກ ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຜົ້ງສາລີກ່າວວ່າ ວັນທີ 21 ເດືອ ນກຸມພາ 2024 ຂັ້ນເທິງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໂຈະບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າອອກຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມດຳລັ ດເລກທີ 002 ທັບ ປປທ ລົງວັນທີ 17 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພານີ້ວ່າ
ໄດ້ລົມກັນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າປຶກສາກັນເກັບອັນນັ້ນ ມື້ວານມື້ຊືນໄດ້ຊີ້ນຳແລ້ວ ມີແຕ່ເກັບຕາມດຳລັດ 02 ນັ້ນແຫຼະ ລັດຖະດຳລັດ ແຕ່ນີ້ຈະວ່າເກັບຄ່າສິ່ງແວດລ້ອມຫຍັງນະ ພວກເຮົາໄດ້ສັ່ງຢຸດໂຈະແລ້ວ ສຳລັບສາເ ຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກ ເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າອອກ ກໍຍ້ອນວ່າ ຂາດງົບປະມານບໍລິຫານ ຄ່ານ້ຳ ຄ່າໄຟ ຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກ ຈຶ່ງເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໂດຍທີ່ຂະແໜງການຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແລະ ການເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກນີ້ ເກັບມາໄດ້ພຽງໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວມີປະຊາຊົນສ່ອງແສ ງບັນຫາ ກໍໄດ້ສັ່ງໂຈະທັນທີ ໃນເມື່ອຕາມພວກເຮົາໄດ້ສອບຖາມແລ້ວ ແມ່ນທາງກອງບັນຊາການກໍບໍ່ໄດ້ຂໍຄວາມເຫັນມາ ແລ້ວແມ່ນເລື່ອງການ

ດ້ານປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານປາງຫົກ ເມືອງໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ມີດ່ານສາກົນປາງຫົກປະຈຳການ ໄດ້ຢັ້ງຢືນກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ປັດຈຸບັນບໍ່ມີການເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າ ອອກຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກແລ້ວ ສ່ວນແຕ່ກ່ອນມີການເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແທ້ ດັ່ງທ່ານຂະຫຍາຍຄວາມຕໍ່ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ອ່າ ໂຕນັ້ນຄືບໍ່ມີແລ້ວຕິ ສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ຄືວ່າ 5,000 ກີບ ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າສິຮູ້ຈັກວ່າບໍ່ມີ ຮູ້ຈັກວ່າມີລົດເຂົ້າໄປນະ ແຕ່ວ່າເຈົ້າກໍມາໃນ ຖືວ່າມັນປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມີແຕ່ວ່າຂ້າມໄປວຽກ ຄັນຂ້າມໄປວຽກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເອົາ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍຂ້າມດ່ານສາກົນ ກ່າວວ່າ ແຕ່ລະດ່ານຢູ່ປະເທດລາວບໍ່ເຄີຍເຫັນດ່ານໃດ ເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າອອກ ເປັນຕົ້ນຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີ 2 ສະຫວັນນະເຂດ ມຸກດາຫານ ແລະ ຢູ່ຂົວມິດ ຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີ 1 ວຽງຈັນ ໜອງຄາຍ ບໍ່ມີການເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າອອກແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ລະດ່ານແຕ່ລະດ່ານ ບໍ່ເຄີຍມີໃນປະເທດລາວ ເອີ ຕະກີ້ຂ້ອຍດ່ານມຸກດາຫ ານ ດ່ານວຽງຈັນ ຂ້ອຍຂ້າມໄປດຸຢູ່ ມັນບໍ່ມີເຮັດແບບນີ້ດອກ ມັນບໍ່ກ່ຽວກັນຫຍັງເລີຍ ທີ່ມາເກັບເງິນເກັບຄຳຢູ່ນະ ບໍ່ມີດ່ານໃຜເຮັດ ຢູ່ດ່ານສະຫວັນນະເຂດນີ້ກໍບໍ່ມີ ດ່ານມຸກດາຫານ ດ່ານວຽງຈັນ ດ່ານໃຫຍ່ດ່ານ ສາກົນກໍບໍ່ມີ ດ່ານໃສກໍບໍ່ມີ ໄປເສຍຄ່າສິ່ງແວດລ້ອມໄປແລ້ວ ເຂົາອາດສິເຮັດກັນເອງບໍ ຢູ່ໃນຫັ້ນ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ຈັກນຳເພິ່ນເນາະ ເຫັນແລ້ວກໍຢາກຫົວຢູ່ ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວນີ້ກ່າວ ວ່າ ໂຕຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ໂພສຂໍ້ມູນລົງກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຖິງເກັບຄ່າຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອເປັນຄ່າທຳນຽມເຂົ້າອອກຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກ ໂຕເອງຈຶ່ງເບິ່ງວ່າການເກັບຄ່າ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ ຈະເປັນການເກັບຊ້ຳຊ້ອນກັບຄ່າທຳນຽມອື່ນ ແລະ ເບິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ອາດຈະເປັນພຽງນະໂຍບາຍທ້ອງຖິ່ນພຽງຢ່າງດຽວ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ ອງໄດ້ກວດກາຄືນ

ໃນວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ໂພສຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ລຶບຂໍ້ຄວາມນັ້ນອອກແລ້ວ ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່ທີ່ຂ່າວທີ່ສື່ມວນຊົນລາວເຜີຍແຜ່ລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່ າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເລີ່ມໂຄງການສົ່ງເສີມສິດທິຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຂະນະທີ່ຄົນລາວຢູ່ປະເທດໄທຈຳນວນໜຶ່ງຍັງປະສົບກັບບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ຢູ່ ຈຳປາ ທອງ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື IOM ປະຈຳພາກພື້ນເອເຊຍປາຊີຟິກ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການແຮງງານເຄື່ອນຍ້ າຍ ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ຢູ່ພາກພື້ນເອເຊຍ ປີ 2024 ຫາ 2028 ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໃນມື້ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນຕ່ອງໂສ້ການ ສະໜອງຂອງໂລກ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ໂຄງການ MBSR ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ປີ ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃຫ້ບັນດາອົງ ກອນທຸລະກິດທັງຂະໜາດໃຫຍ່ ກາງ ແລະ ນ້ອຍ ທີ່ຈ້າງຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງກອນທຸລະກິດຕ່າງໆ ອອກລະບຽບການເພື່ອຄຸ້ມຄອງສິດທິຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໂຄງການນີ້ຈະໄດ້ປະຕິບັດ ໃນປະເທດໄທ ກຳປູເຈຍ ມາເລເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ເນປານ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄົນງານຫຼາຍ ແລະ ສຳລັບປະເທດໄທກໍມີຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກປະເທດລາວເຂົ້າມາ ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນ ໃນພິທີເປີດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍານາງ ເອມີ ປົບ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອວ່າ

ແລະ ເມື່ອຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປົດປ່ອຍສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວບຄຸມພະລັງຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ IOM ພວກເຮົາສະໜັ ບສະໜູນການຈ້າງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເຄົາລົບນັບຖືກຽດສັກສີຂອງທຸກຄົນ ໂດຍການກວມລວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຕໍ່ກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນທັກສະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການປະຕິບັດດ້ວຍກຽດສັກສີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບ ໂຄງການ MBSR ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນຈາກລັດຖະບານສະວີເດັນ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ຈະເປັນການສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື SDG ໃນດ້ານຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ວຽກງານ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄວາມສັນຕິສຸກ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຜ່ານມາ ຄົນງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແມ່ນເຮັດວຽກພາກບໍລິການ ແລະ ການກະສິກຳເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຍ້ອນເຂົ້າໃຈພາສາໄທໄດ້ດີກ ວ່າຄົນງານຈາກປະເທດອື່ນ ແລະ ມີທັກສະໃນດ້ານການປູກຝັງ ແຕ່ຄົນງານລາວຈຳນວນຫຼາຍມັກຈະຖືກນາຍຈ້າງເອົາປຽບ ທັງໃນດ້ານຄ່າແຮງງານ ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ໃນດ້ານສະຫວັດດີການ ຍ້ອນຄົ ນງານລາວສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີເອກະສານເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກກັບຜູ້ປະກອບການລາຍຍ່ອຍ ຍ້ອນບໍ່ຢາກເສຍເງິນ ແລະ ເສຍເວລາໃນການຂໍເອກະສານເຮັດວຽກ ເຮັ ດໃຫ້ຄົນງານລາວປະສົບກັບບັນຫາທາງດ້ານສິດທິຫຼາຍຢ່າງ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຖາມໄປຍັງຄົນງານລາວຢູ່ໄທຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກຄົນງານລາວນາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປ ະສົງອອກຊື່ວ່າ ນາງ ແລະ ຜົວຂອງນາງເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານລ້າງລົດແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ບາງກອກ ນາງກຳລັງຖືພາ ໄປຊອກວຽກໃໝ່ເຮັດ ຊຳຊາເກີດລູກແລ້ວຈຶ່ງຈະກັບມາເຮັດຢູ່ກັບຜົວ ແຕ່ໄປສະໝັກວຽກບ່ອນໃດກໍບໍ່ມີ ຄົນຈ້າງ ຫຼື ເປັນຍ້ອນນາງຖືພາ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮັບ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄົນງານລາວຢູ່ໄທອີກນາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ຄືກັນນັ້ນ ກໍເວົ້າວ່າ ນາງເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານສະເຕັກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ແຂວງຊົນບູລີ ໄດ້ຄ່າຈ້າງມື້ລະ 450 ຫາ 500 ບາດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫຼ ອດ ໂດຍບໍ່ມີມື້ພັກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄ່າຈ້າງລ່ວງເວລາຕາມທີ່ກົດໝາຍໄທກຳນົດໄວ້ ໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ອອກຈາກວຽກນັ້ນ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ແມ່ນ ເປັນຄົນຈຳປາສັກຈ້າ

ເພື່ອຂໍຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນງານລາວທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຄືແນວໃດນັ້ນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳລາວນາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອ ກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ ນາງບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ ຫ້ອງການຂອງພວກນາງມີຫຼາຍພະແນກ ທາງອົງການຂອງພວກນາງເຮັດວຽກທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແຮງງານຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຮ່ວມກັບທາງການລາວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ໂຕນີ້ເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈເນາະ ຖ້າວ່າເວົ້າເລື່ອງ ອັນ ໂຕວຽກ ອາ ທີ່ແບບຍ່ອຍໆລົງ ໄປຫັ້ນນະ ແມ່ນ ອັນ ຫ້ອງການເຮົາກໍຈະມີຫຼາຍພະແນກຫັ້ນ ທີ່ວ່າເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນໄປ ມັນກໍຈະມີພະແນກ ເປັນ Migration Health ເນາະ ລະກະມີກ່ຽວກັບແຮງງານ ລະກະມີກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າມະນຸດຫັ້ນນະ ທີ່ຜ່ານມ າ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວ ອົງການ IOM ໄດ້ລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນເມື່ອວັນທີ 8 ທັນວາ 2023 ເພື່ອເປັນພື້ນຖາ ນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ແຫຼ່ງເງິນທຶນຂອງ IOM ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຢູ່ລາວມີຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ ຊົນ ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາການຂາດເຂີນຄົນງານທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນານັ້ນ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ການເກັບກຳ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຍັງຫຼ້າສະໄໝ ການສຳຫຼວດກຳລັງແຮ ງງານຍັງຂາດເຂີນຂໍ້ມູນ ຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ບັນຫາໜ່ວຍງານຂອງລັດບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຄົນງາ ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ກົມກຽວກັນ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບຟັງຂ່າວ ແລະ ສາລະຄະດີຈົບໄປແລ້ວ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ສີວິໄລຂໍມອບເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ມານຍາຮັກ ແຕ່ງ ແລະ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ຈັນທະລາ ເສີມມາລະວັນ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລ າຍການຂອງພວກເຮົາໃນຂະນະນີ້

ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວນັ້ນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາບຸກທຳລາຍສວນຝິ່ນ 15 ເຮັກຕາ ບໍລິສັດເອກະຊົນສ້າງທ່າເຮືອສາກົນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະ ບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍ ການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ